SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ລາວ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງລົດໄຟມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແລ້ວກໍສຳເລັດຫຼາຍສ່ວນແລ້ວ ທີ່ວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດຕາມເວ ລາທີ່ບົ່ງໄວ້ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ສຳເລັດສ້າງ ຫຼືວ່າຂຸດຖ້ຳ ຫຼືວ່າອຸບໂມງທີ່ຍາວເຖິງປະມານ 9 ຫຼັກກິໂລແມັດ ທີ່ກ່າວວ່າຈະເປີດໃຊ້ໃນປາຍປີຂອງປີນີ້ ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂ ອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີລາຍງານຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວ ຫວ່າງໄວໆນີ້ວ່າ ອຸໂມງ ຫຼືວ່າຖ້ຳແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຊິເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຄຸນໝິງໃນຈີນ ແລະ ກະນະຄອນວຽງຈັນ ສ າທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະຖືກຂຸດເຈາະທະລຸສຳເລັດແລ້ວ ຫວ່າງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ກະຖືເປັນການ ປິດສາກການຂຸດອຸໂມງທັງໝົດ 667 ແຫ່ງຂອງລົດໄຟສາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີກຳນົດເປີດບໍລິກ ານໃນສິ້ນປີນີ້ ອຸໂມງແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນລາວ ທີ່ເພິ່ງຊິເຈາະແລ້ວເສັດນີ້ ກໍຄືອຸໂມງຈິງໄຈ້ ມີຄວາມຍາວ 9.5 ກິໂລແມັດ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງຈິງຫົງ ມົນທົນວິນນານ ຫຼືວ່າຢູນານ ທາງຕາເວັນຕົກສຽງ ໃຕ້ຂອງຈີນ ການກໍ່ສ້າງອຸໂມງຈິງໄຈ້ ຕັດຜ່ານລອດຮອຍເລື່ອນແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງເນາະ ຫຼືວ່າແມ່ນ້ຳຂອງຕອນເທິງ ຊຶ່ງຢູ່ໃນເຂດປະເທດຈີນ ໂດຍຄົນງານກໍ່ສ້າງປະເຊີນກັບສະພາບທໍລະນີວິທະຍາອັນຊັບຊ້ ອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016 ໝ່າເຢົາຫຼຽງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດໄຟຈີນສາຂາຄຸນໝິງ ເປີດເຜີຍວ່າ ອຸໂມງຈິງໄຈ້ຖືກຂຸດເຈາະທະລຸສຳເລັດແລ້ວ ຖືເປັນການວາງຮາກຖານໝັ້ນຄົງສຳລັບການເປີ ດໃຊ້ທາງລົດໄຟໃນໄລຍະປາຍປີນີ້ ຂະນະນີ້ໂຄງການລົດໄຟຈີນລາວໃນສ່ວນຂອງຈີນກ້າວໜ້າລາບລື່ນ ງານກໍ່ສ້າງຖານຂອງຖະໜົນ ແລະ ກະຂົວສຳເລັດແລ້ວ ມີການຕົກແຕ່ງສະຖານີລົດໄຟ 11 ແຫ່ງ ສ່ວນກາ ນວາງລາງກະແລ້ວເສັດກວ່າ 95% ການນັ່ງລົດໄຟຫົວກະສຸນຈາກຄຸນໝິງໄປວຽງຈັນ ໃກ້ເປັນຄວາມຈິງແລ້ວ ອັນນີ້ ໝ່າເຢົາຫຼຽງເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງລົດໄຟທີ່ວ່າຖ້ຳ ຫຼືວ່າອຸບໂມງອັນສຸດທ້ າຍ ຍາວ 9 ກິໂລແມັດເຄິ່ງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສ້າງຢູ່ໃນຈີນພຸ້ນ ແລ້ວມັນກໍຊິເສັ້ນທາງນີ້ ລົດໄຟລາວຈີນນີ້ກະຊິເປີດຂຶ້ນໄວໆນີ້ ແຕ່ວ່າຢາກຢາກຖາມນອກເລື່ອງໄປແດ່ຈັກໜ່ອຍ ຄືວ່າເລື່ອງການຊົດເຊີຍເສັ້ນທາງລົ ດໄຟ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ແຖວເມືອງນາຊາຍທອງຊີ້ນະ ຂອງວຽງຈັນຊີ້ນະ ຫຼືວ່າຫົນແຫ່ງໃດກໍຢ່າ ອັນມີການຊົດເຊີຍ ທີ່ວ່າລາງລົດໄຟຜ່ານຮົ້ວຜ່ານສວນເຂົາເຈົ້າບໍຊີ້ ອັນນີ້ມີຂ່າວຄາວແນວໃດແນວໜຶ່ງ ພໍເປັນການ ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຊົດເຊີຍຫັ້ນສຳເລັດແລ້ວບໍ ຫຼື ຫຼືວ່າຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ ມີມີຂ່າວບໍນໍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ມີຂ່າວຫຍັງເນາະ ອ່າ ຍັງບໍ່ມີຂ່າວຫຍັງອອກມາເນາະ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ຕະດົນແລ້ວລະ ກໍວ່າມີກ ານຊົດເຊີຍ ລະກະຊິຊົດເຊີຍຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນຈົນຊິແລ້ວເສັດ ແຕ່ວ່າຄວາມ ກ້າວໜ້າ ຫຼືວ່າຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍມີໜ້ອຍມີຫຼາຍຊ່ຳໃດ ຫຼືວ່າຍັງມີຈັກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ໂຕນີ້ກະຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍ ອອກມາເນາະ ແຕ່ວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ວ່າມີອຸໂມງ 9 ຫຼັກກິໂລແມັດເຄິ່ງສຳເລັດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຈີນພຸ້ນ ກໍຄັນວ່າຢູ່ໃນຈີນນີ້ ແປວ່າສະສຳເລັດແລ້ວ ກໍບັດນີ້ທາງລາວກໍອາດຈະເກືອບໝົດແລ້ວ ກໍແປວ່າມັນ ຊິເປີດໃຫ້ແລ່ນໄວໆນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນຢັ້ງຢືນວ່າ ມັນ ມັນ ມັນຊິແລ່ນທັນເວລາທີ່ບົ່ງໄວ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າ ຫຼືວ່າເປັນການກະຕວງຊື່ໆ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນກຳນົດເກົ່າເນາະ ກຳນົດເດີມ ຄືປາຍປີນີ້ ປະມານວັນທີ 2 ທັນວານີ້ເ ນາະ ທີ່ວ່າເປັນວັນຊາດລາວ ຊິເພື່ອ ເພື່ອຊິສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແຕ່ວ່າກະເປັນຕົວເລກ ຫຼືວ່າເປັນມື້ທີ່ມີການກຳນົດໄວ້ ໄວ້ຢູ່ແລ້ວ ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງອີ່ຫຍັງ ສຳລັບການແລ່ນລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເພາະວ່າໃນ ປະເທດລາວ ເລື່ອງອຸໂມງ ເລື່ອງຖ້ຳນີ້ ກະຂຸດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫຼືວ່າມີ ມີບັນຫາສະເພາະເລື່ອງ ຂອງການລົດໄຟ ທາງລົດໄຟນີ້ ປະມານ ກະກ້າວໜ້າໄປ 95 ເປີເຊັນແລ້ວ ແລ້ວກະເລື່ອງຂອງຕົກແຕ່ງສະຖານີຕ່າ ງໆນີ້ ທີ່ ທີ່ຢູ່ໃນວຽງຈັນນຳນີ້ ກະໃກ້ແລ້ວເສັດລະເນາະ ອືມ ກະແປວ່າຍັງ ຍັງອີກປະມານ 6 ເດືອນວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນກະໝົດປີເປັນປີໃໝ່ລະ ກະແປວ່າເພິ່ນຊິກະແລ່ນປີນີ້ ກະແປວ່າພາຍໃນ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ແຕ່ ວ່າປາກົດວ່າຢູ່ໃນຂ່າວ ຂ່າວ ຫຼືວ່າ YouTube Facebook ອີ່ສັງກະຢ່ານີ້ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນບໍ່ຄ່ອຍມີຂ່າວນີ້ ມັນກະໝາຍເຖິງວ່າ ອາດຈະມີບັນຫາແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຫຼືວ່າມັນຈະເປີດບໍ່ທັນເວລາ ແລ້ວກະເລີຍງຽບໆໄປ ຫຼືວ່າແນວໃດກ ະບໍ່ຮູ້ ຕາມປົກກະຕິເດ ຄັນວ່າໃກ້ເຂົ້າມາທໍ່ໃດ ແລະ ສຳເລັດແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນ ຄົນຊິເອົາມາເວົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລ້ວກະທາງການເພິ່ນກະຊິໂຄສະນາຢູ່ເລື້ອຍໆ ອັນນີ້ງຽບໆໄປນີ້ ແປວ່າມັນມີວີ່ແວວທີ່ວ່າເປັນລາງທີ່ ບໍ່ດີ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະ ຢູ່ໃນຈີນນັ້ນ ກະແປວ່າສຳເລັດດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ແຕ່ວ່າກະຍັງບໍ່ມີການໃຫ້ຂ່າວຢ່າງແນ່ນອນ ວ່າຊິເປີດທັນເວລາບໍ່ນີ້ ແລະ ຕາມສາຍຫູສາຍຕາ ທີ່ວ່າງອຍແຄມຂອງນີ້ ມັນ ມັນຢູ່ວຽງຈັນ ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມີສິ່ງທີ່ວ່າດັງຂຶ້ນ ດີອົກດີໃຈວ່າຊິມີລົດໄຟແລ່ນແລ້ວລະແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືເລື່ອງຂອງຄວາມກ້າວໜ້າລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄທຈີນນີ້ ກະມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເປັນຂ່າວໃຫ້ໄດ້ຍິນຕະຫຼອດແຫຼະເນ າະ ແລ້ວກະຈັ່ງພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນຄົນລາວ ເພິ່ນກັບບ້ານກັບເມືອງນີ້ເນາະ ຊ່ວງໂຄວິດທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວບາງຄົນກະໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ມີ ມີການສອບຖາມເວົ້າກັນເນາະ ວ່າລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ເຂົ້າມາລາວ ນີ້ ຄາດຫວັງເອົາໄວ້ວ່າຊິມາທັນປາຍປີນີ້ບໍ່ ຫຼາຍຄົນກະບອກວ່າມັນໜ້າຊິທັນຢູ່ ເພາະວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມັນ ມັນເຫຼືອໜ້ອຍເນາະ ຄື ຄືສຳເລັດແລ້ວເປັນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼາຍຄົນກະບອກວ່າໜ້າຊິ ຊິທັນ ແລ້ວກະເ ປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ຊິໄດ້ມີລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກຈີນເຖິງ ເຖິງວຽງຈັນ ແລ້ວກະເຖິງກຸງເທບຂອງປະເທດໄທໃນອະນາຄົດ ກະເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງກະຊິໄວຂຶ້ນ ເລື່ອງການຄ້າການຂາຍກະຊິເປັນໂອກາ ດດີຂອງ ຂອງຊາວລາວນຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ